ئۆتكەن يىل يەتتىنچى ئۆكتەبىردە پارتلىغان ئىسرائىلىيە خاماس توقۇنۇشىدا پەلەستىن جاھادچى قوراللىق تەشكىلاتى خاماسنىڭ خىتاي بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى ئالاھىدە دىققەت قوزغىغانىدى نۆۋەتتە ئىسرائىلىيە دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرلىقى خاماسنىڭ غەززەدە خىتاي ئاپتوماتلىرى، گرانات ئاتقۇچى ۋە ئىلغار تىپلىك ئالاقە ئۈسكۈنىلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان نۇرغۇن مىقداردىكى خىتاي قورال ياراغلىرىنى ئىشلەتكەنلىكىنى بىلدۈرمەكتە. ئەنگلىيە تېلېگراف گېزىتىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، ئىسرائىلىيە خىتاي مۇناسىۋەتلىرىنى جىددىيلەشتۈرۈۋېتىدىغان بۇ ھادىسىدە بۇ قوراللارنىڭ خاماسقا قانداق يېتىپ كەلگەنلىكى سوئال پەيدا قىلماقتا ئىكەن. خەۋەرلەردە يەنە ئىسرائىلىيە دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرلىقى خاماسنىڭ قورال ياراغ ئىسكىلاتلىرىدىن ئولجا ئالغان قورال ياراغلارنىڭ ئۇزۇن مۇساپىلىق قارىغا ئېلىش ئەينىكى ئېم ئون ئالتە تىپلىق قوراللارنىڭ ئوق دىسكىسى ئاڭلاش ئۈسكۈنىلىرى ۋە تاكتىكىلىق ھەربىي رادىئو ئالاقە ئەسۋابلىرىنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن تېلېگراف گېزىتىنىڭ قەيت قىلىشىچە، ئىسرائىلىيە ئىستىخبارات ئورۇنلىرى خاماسنىڭ ئېرىشكەن قورال- ياراغ ۋە تېخنولوگىيەسىدە كۆرۈنەرلىك ئىلگىرىلەش بولغانلىقىنى بايقىغان بولۇپ، بۇ ئۇلاردا يۇقارقى قورال- ياراغلار بىۋاسىتە خىتايدىن كەلدىمۇ ياكى ئۈچىنچى بىر تەرەپ ئارقىلىق كەلدىمۇ دېگەن ئەندىشە پەيدا قىلغان. ئىسرائىلىيەنىڭ بىر ئىستىخبارات ئەمەلدارى تېلېگراف گېزىتىگە سۆز قىلىپ، بۇ خىل يۇقىرى تېخنىكىلىق قورال- ياراغلار ۋە ئالاقىلىشىش تېخنىكىسى خاماستا ئىلگىرى بولۇپ باقمىغان نەرسىلەردۇر. بۇ خىل مۇرەككەپ پارتلاتقۇچلار بولۇپمۇ بۇنداق كۆپ مىقداردا تېپىلىپ باقمىغان دەپ كۆرسەتكەن خەۋەردە ئېيتىلىشىچە ئىسرائىلىيە دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرلىقى بۇ قوراللارنىڭ ئىستىخبارات ۋە ئالاقە ئۈسكۈنىلىرى بىلەن تولۇقلانغانلىقى بۇ ئۈسكۈنىلەرنى خاماس ئىسرائىلىيە قىسىملىرىغا تۇيۇقسىز ھۇجۇم قىلىشتا قوللىنىدىغان يەر ئاستى توننېللىرىدا ئىشلىتىشكە بولىدىغانلىقىنى ئاگاھلاندۇرغان نۆۋەتتە خىتاي قورال ياراغلىرىنىڭ غەززەدە بايقىلىشى ھەيران قالارلىق ئىش دەپ سۈرەتلەنمەكتە شۇنىڭدەك بۇ ئىسرائىلىيە خىتاي مۇناسىۋەتلىرىنى تېخىمۇ كەسكىنلەشتۈرۈۋېتىدۇ دەپ قارالماقتا ئۆتكەن يىل يەتتىنچى ئۆكتەبىر كۈنى خاماسنىڭ ئىسرائىلىيەگە تۇيۇقسىز تېررورلۇق ھۇجۇمى قوزغاپ بىر مىڭ ئۈچ يۈزدىن ئارتۇق ئىسرائىلىيلىكنىڭ ئۆلۈشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى ئىسرائىلىيەنىڭ غەززەگە قارىتا كەڭ كۆلەملىك ھەربىي ھەرىكەت باشلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان. يېقىندا خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭ خىتاي ئارمىيەسىگە قارىتا، بولۇپمۇ خىتاينىڭ راكېتا قىسىملىرىغا قارىتا قاتتىق تازىلاش ئېلىپ بېرىشى ئالاھىدە دىققەت قوزغىغان ئىدى. ئامېرىكا بلۇمبېرگ خەۋەرلىرىنىڭ ئالتىنچى يانۋار ئاشكارىلىشىچە، ئامېرىكا ئىستىخبارات ئۇچۇرلىرى شى جىنپىڭنىڭ تازىلاش ئېلىپ بېرىشىغا خىتاي باشقۇرۇلىدىغان بومبىلىرىدا كۆرۈلگەن كاشىلا سەۋەب بولغانلىقى، يەنى خىتاينىڭ باشقۇرۇلىدىغان بومبىلىرىغا يېقىلغۇ ئەمەس، بەلكى سۇ قاچىلىنىشى شى جىنپىڭنىڭ ئارمىيەنى تازىلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغانلىقىنى كۆرسەتمەكتىكەن. شى جىنپىڭنىڭ ئارمىيەنى تازىلاش ھەرىكىتى خىتاي ئارمىيەسىدىكى چىرىكلىكنىڭ ئۇنىڭ ئارمىيەنى زامانىۋىلاشتۇرۇش تىرىشچانلىقىغا بۇزغۇنچىلىق قىلىشى، خىتاي ئارمىيەسىنىڭ ئۇرۇش قىلىش ئىقتىدارىغا سوئال قويۇلۇشىدىن كېيىن باشلانغان. بلومبېرگ خەۋەرلىرىنىڭ قەيت قىلىشىچە، خىتاي راكېتا قوشۇنلىرىنىڭ ئىچكى قىسمى ۋە مۇداپىئە سانائىتىدىكى چىرىكلىك ئىنتايىن كەڭ بولۇپ، ۋەقەدىن خەۋەردار، ئىسمىنى ئاشكارىلاشنى خالىمايدىغان كىشىلەر ئامېرىكا ئەمەلدارلىرىنىڭ كەلگۈسى بىر قانچە يىلدا شى جىنپىڭنىڭ چوڭ كۆلەملىك ھەربىي ھەرىكەت قوزغاشنى ئويلاش مۇمكىنچىلىكى يوق دەپ قارايدىغانلىقىنى ئېيتقان.

خىتاي ئارمىيەسىدىكى چىرىكلىك ئۇنىڭ ئومۇمىي ئۇرۇش قىلىش ئىقتىدارىغا، بولۇپمۇ راكېتا قىسىملىرىغا بولغان ئىشەنچنى ئازايتقانلىقى تەكىتلەنگەن. خىتاي ئارمىيەسىدىكى چىرىكلىك يېقىنقى ئالتە ئايدا خىتاي دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرى ۋە راكېتا قىسىملىرى قوماندانىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئون نەچچە يۇقىرى دەرىجىلىك ھەربىي ئەمەلدارنىڭ قولغا ئېلىنىشى ياكى ئىز-دېرەكسىز غايىب بولۇشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان.

خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ ئاشكارىلىشىچە، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئۇيغۇر دىيارىنىڭ ئاشلىق تېرىلغۇ كۆلىمى خىتايدىكى ئومۇمىي ئاشلىق تېرىلغۇ كۆلىمىنىڭ ئاتمىش بىر پۈتۈن ئوندىن تۆت پىرسەنتىنى ئىگىلىگەن. خىتاينىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى باشلانغان ئۇيغۇرلارنى كەڭ كۆلەمدە تۇتقۇن قىلىپ لاگېر تۈرمىلەرگە قاماش، مىليونلىغان ئۇيغۇر قازاق ۋە باشقا تۈركىي مىللەت كىشىلىرىنى

ئۆتكەن يىلنىڭ باشلىرىدا ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق پارتكوم بېيجىڭنىڭ يوليورۇقىغا ئاۋاز قوشۇپ كېۋەزلىك كۆلىمىنى ئازايتىش ئاشلىق تېرىلغۇ كۆلىمىنى كېڭەيتىشنى تەلەپ قىلغان ئىدى خىتاينىڭ شىنخۇا كۈندىلىك تېلېگرافىنىڭ يەتتىنچى يانۋار بەرگەن خەۋىرىدە ئاشكارىلىشىچە ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئاشلىق تېرىلغۇ كۆلىمى قىرىق ئىككى مىليون ئۈچ يۈز يەتمىش ئىككى مىڭ موغا يېتىپ تېرىلغۇ كۆلىمى ئالدىنقى يىلقىدىن بەش مىليون سەككىز يۈز ئاتمىش ئۈچ مىڭ موغا ئارتقان بۇ خىتايدىكى ئومۇمىي ئاشلىق تېرىلغۇ كۆلىمىنىڭ ئاتمىش بىر پۈتۈن ئوندىن تۆت پىرسەنتىنى تەشكىل قىلىدىكەن كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى خىتاينىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى باشلانغان چوڭ تۇتقۇنىدا لاگېر تۈرمىلەرگە قامالغان ئۇيغۇر تۇتقۇنلىرى مەجبۇرىي ئەمگەككە تۇتۇلغان ئاتالمىش ئۇيغۇر ئېشىنچا ئەمگەك كۈچلىرىنىڭ تېرىلغۇ يەر زېمىنلىرىنىڭ تارتىۋېلىنىپ خىتاي شىركەتلىرىگە ياكى دېھقانچىلىق فېرمىلىرىغا ئۆتكۈزۈپ بېرىلگەنلىكىنى ئۇيغۇر ئېشىنچا ئەمگەك كۈچلىرىنىڭ بولسا بۇ دېھقانچىلىق شىركىتى ياكى فېرمىلاردىكى ئەمگەك كۈچلىرىگە ئايلاندۇرۇلغانلىقىنى قەيت قىلىشماقتا شىنخۇا كۈندىلىك تېلېگرافىنىڭ ئېيتىشىچە ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئۇيغۇر دىيارىنىڭ ئومۇمىي ئاشلىق ئىشلەپچىقىرىشى تۇنجى قېتىم يىگىرمە مىليون توننا ئۆتكىلىدىن ئۆتۈپ

خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ ئىلگىرى سۈرۈشىچە، نۆۋەتتە بىر مىڭ يەتتە يۈز قىرىق بەش كىلومېتىرلىق مەزكۇر تۆتىنچى لىنىيە تۇرۇبا يولى قۇرۇلۇشى بۇ يىلنىڭ ئاخىرلىرىدا رەسمىي ئىشقا كىرىشىپ، خىتاي ئۆلكىلىرىگە گاز يوللاشنىڭ ئاساسى سېلىنغان. خىتاينىڭ غەربنىڭ گازىنى شەرققە يۆتكەش تۇرۇبا يولى قۇرۇلۇشىنىڭ بىرىنچى لىنىيەسى ئىككى مىڭىنچى يىللارنىڭ باشلىرىدا يولغا قويۇلغان. ئەينى ۋاقىتتا بۇ قۇرۇلۇش ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرى ۋە مۇھىت قوغدىغۇچىلارنىڭ قاتتىق قارشى تۇرۇشىغا ئۇچرىغان. مۇھىت قوغدىغۇچىلار ۋە پائالىيەتچىلەر بۇ خىل قۇرۇلۇشلارنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ ھاياتلىق بوشلۇقىنى تېخىمۇ تارايتىۋېتىدىغانلىقىنى ئاگاھلاندۇرغان. لېكىن خىتاي ھۆكۈمىتى يېقىنقى يىگىرمە يىل مابەينىدە، بولۇپمۇ ئۇيغۇرلارنى كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن قىلىپ، لاگېر-تۈرمىلەرگە قامىغان يېقىنقى ئالتە-يەتتە يىل مابەينىدە،

ئون يەتتە شەھەر-ناھىيەنى بېسىپ ئۆتىدىكەن. نۆۋەتتە بۇ گاز تۇرۇبا يولى ئومۇمىي گەۋدىسىنىڭ سەكسەن پىرسەنتتىن كۆپ قىسمى تاماملىنىپ بولغان. شىنجاڭ گېزىتىنىڭ سەككىزىنچى يانۋار بەرگەن خەۋىرىدە، غەربنىڭ گازىنى شەرققە يۆتكەشنىڭ تۆتىنچى لىنىيەسى پۈتكەندىن كېيىن، ئۇنىڭ ئىككىنچى ۋە ئۈچىنچى گاز تۇرۇبا يولى لىنىيەسى بىلەن بىرلىكتە، خىتاينىڭ غەربىي شىمالىدىكى ئىستراتېگىيەلىك ئېنېرگىيە قانىلىنى تېخىمۇ مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئۇنىڭ تەبىئىي گاز تۇرۇبا يولى تورىنىڭ گاز يوللاش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرىدىغانلىقى تەكىتلەنگەن. ئەنگلىيەدە چىقىدىغان تېلېگراف گېزىتى ئالتىنچى يانۋار ئېلان قىلغان بىر دوكلاتىدا خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى مىللەتلەرنى باستۇرۇشتا قازاقلارنى قانداق زورلىغانلىقىنى ئاشكارىلىدى. تېلېگراف گېزىتى بىز بۇنى ئۆز قېرىنداشلىرىمىزغا قىلدۇق خىتاي ئېتنىك باستۇرۇشتا قازاقلارنى قانداق زورلىدى ماۋزۇلۇق دوكلاتتا ئىلگىرى خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى چوڭ تۇتقۇنىغا قاتناشقان گۈلپىيە قازىبەگ ئىسىملىك قازاق شاھىتنى زىيارەت قىلغان ھازىر قازاقىستاندا بىخەتەر ياشاۋاتقان گۈلپىيە قازىبەگ ئۆزىنىڭ مۇسۇلمان ئائىلىلەرنى تۇتقۇن قىلىشقا قانداق بۇيرۇلغانلىقى ۋە ئىككىنچى قېتىم ئۇچرىتىپ باقمىغان بۇ ئائىلىلەرنىڭ قەيەرگە ئېلىپ كېتىلگەنلىكىنى ھېچكىم بىلمەيدىغانلىقىنى ئېيتقان ئۇ تۇتقۇنلارنىڭ بەلۋېغى تۈگمە ھەتتا ئالتۇن جابدۇقلىرىنىڭ ئائىلىسىگە قايتۇرۇپ بېرىلىدۇ دەپ يىغىۋېلىنىپ ساقچى پونكىتىغا ئېلىپ بېرىلىدىغانلىقى بىر قېتىملىق تۇتقۇندا بېشىغا خالتا كىيدۈرۈلگەن تۇتقۇنلارنىڭ قولى زەنجىرلىنىپ ئۈچ ئاپتوبۇستا ئېلىپ كېتىلگەنلىكىنى بىلدۈرگەن ئۇ بۇلارنى كۆرۈپ يۈرىكىم بەك ئېچىشتى دېگەن گۈلپىيە قازىبەگ خىتاي لاگېرلىرىدا ئوقۇتقۇچىلىق ياكى باشقا ۋەزىپىلەردە بولغان لاگېر شاھىتلىرىدىن قەلبىنۇر سىدىق سايراگۈل ساۋۇتبايلاردىن كېيىن بۇ سىستېمىدا خىزمەت قىلىپ خىتاينىڭ قىلمىشلىرىغا ئاشكارا گۇۋاھلىق بەرگەن ئاز ساندىكى شاھىتلارنىڭ يەنە بىرىدۇر ئۇ بىر قېتىملىق تۇتقۇندا بىر مەھەللىدىكى ئون ئائىلىنىڭ تۇتقۇن قىلىنغانلىقىنى لېكىن ئۇلارنىڭ نېمە ئۈچۈن تۇتقۇن قىلىنغانلىقى قەيەرگە ئېلىپ كېتىۋاتقانلىقىنى ئۇلارنى ئۆلۈمگە كېتىپ بارامدۇ ياكى قايتا تەربىيەلەشكە ئېلىپ ماڭامدۇ ھېچكىم بىلمەيدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ بۇنى بىزمۇ بىلمەيتتۇق دېگەن. ئۇنىڭ ئېيتىشىچە ئۇنىڭ قىلغان ئىشلىرىنى ھېچ كىمنىڭ قىلغۇسى كەلمىسىمۇ بىراق باشقا چارىسى يوق ئىكەن. ئۇ مۇنداق دېگەن. بىزگە ئەڭ ئېغىر كەلگىنى بالىلارنىڭ يېتىم قېلىشى، ئاياللارنىڭ ئەرلىرىدىن ئايرىلىشى بولدى. گۈلپىيە قازىبېكنىڭ تېلېگراف گېزىتىگە ئېيتىشىچە خىتاي ھۆكۈمىتى ئاخىرى ئۇنىڭ قازاقىستانغا چىقىشىغا يول قويغان بولسىمۇ ئەمما ئۇنى كۆرگەن بىلگەنلىرىنى ھېچ كىمگە ئېيتماسلىق

تۆۋەندە ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىسى بويىچە ئاڭلىتىشىمىزنى باشلايمىز. بۈگۈن بۇنىڭدا رادىيومىز مۇخبىرلىرى ۋە ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىزنىڭ تەييارلىشىدا ئۇيغۇرلار ۋەزىيىتى ۋە خەلقئارا ئېقىم مەسىلىلىرىگە دائىر تەپسىلىي خەۋەر، خەۋەر ئانالىزى،

نۆۋەتتە، مۇخبىرىمىز ئىرادەنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ گېن ئۇچۇرلىرى تەتقىق قىلىپ يېزىلغان ماقالىلەردىكى كەسپىي ئەخلاق مەسىلىسىنى سۈرۈشتۈرۈش ئارقىلىق بۇ ماقالىلەرنىڭ ژۇرنالدىن چىقىرىۋېتىلىشىنى قولغا كەلتۈرگەن بېلگىيەلىك پروفېسسور ئوۋېس موراۋ ئەپەندى بىلەن ئۆتكۈزگەن سۆھبىتىنى دىققىتىڭلارغا سۇنىمىز. بۈگۈنكى سۆھبەتتە سىلەر ئۇيغۇرلارنىڭ گېن ئۇچۇرلىرىغا ئائىت تەتقىقات ماقالىلىرىنىڭ ئېلان قىلىنىشىنى توسۇشنىڭ ئەھمىيىتى ھەققىدىكى مەلۇماتلارغا ئىگە بولىسىلەر.

ئۇيغۇرلارنىڭ گېنىغا ئائىت تەتقىقات ماقالىلىرىنى ئېلان قىلىشنىڭ كەسپىي ئەخلاققا ماس كەلمەيدىغانلىقىنى مەزكۇر ژۇرنالنىڭ تەھرىرات ھەيئىتىگە خەت يېزىش ئارقىلىق ئاگاھلاندۇرغان ۋە ئاقىۋەتتە بۇ ماقالىنىڭ ئۆچۈرۈلۈشىنى قولغا كەلتۈرگەن كىشى بېلگىيەدىكى لېۋېن ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى ئوۋېس موراۋ ئەپەندى ئىدى ئۇ ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى تۇنجى قېتىم ئامېرىكىدىكى مولېكۇلالىق ئىرسىيەت ۋە گېن مېدىتسىناسى ژۇرنىلىدا خىتاي تەتقىقاتچىلار تەرىپىدىن ئۇيغۇرلارنىڭ گېنى ھەققىدە ئېلان قىلىنغان شۇنداق ماقالىلەرنى بايقاپ سۈرۈشتە قىلغاندىن كېيىن بۇ ژۇرنالنىڭ تەھرىرات ھەيئىتىدىكى سەككىز كىشى ۋەزىپىسىدىن ئىستېپا بەرگەن ئۇ ئالدىنقى پىروگراممىزدا بىزگە خەلقئارا قانۇن دوختۇرلۇقى ئىلمىي ئىرسىياتشۇناسلىق ژۇرنىلى ھەمدە ئوكسفورد ئۇنىۋېرسىتېتى نەشرىياتى قوللىشىدىكى ئەدلىيە ئىلمىي تەتقىقاتى ژۇرنىلى قاتارلىق بىر قاتار ئىلمىي ژۇرناللاردا ئۇيغۇرلار ۋە تىبەتلەرنىڭ گېنىگە ئائىت ئېلان قىلىنغان توپلام يىگىرمە بەشتىن ئوتتۇز پارچە ئەتراپىدا ماقالىگە ئەرز يازغانلىقى ۋە ئۇلاردىن ھېلىھەم جاۋاب كۈتۈۋاتقانلىقىنى بايان قىلغانىدى ئۇنداقتا ئۇيغۇر قاتارلىق مىللەتلەرنىڭ گېنىغا ئائىت تەتقىقات ماقالىلىرىنىڭ ئېلان قىلىنىشىنى نېمىشقا توساش كېرەك گېن ئۇچۇرلىرىنى تەتقىق قىلىشنى توختىتىشنىڭ قانداق بىر ئەھمىيىتى بار بىز ئوۋېس موراۋ ئەپەندى بىلەن ئۆتكۈزگەن سۆھبىتىمىزنىڭ بۈگۈنكى قىسمىدا مانا بۇ سوئاللارغا جاۋاب تاپىمىز پروفېسسور ئوۋېس موراۋ ئەپەندى سۆزىدە ئالدى بىلەن ئۆزىنىڭ قانداق قىلىپ بۇ ماقالىلەرگە دىققەت قىلىپ قالغانلىقىنى بىزگە چۈشەندۈرۈپ ئۆتتى

Basically I had seen that they had written some scientific papers. مەن ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى تۇنجى قېتىم گېن ئۇچۇرىنى رەتلەش ئۈسكۈنىسى ياسايدىغان تېرمو فىشېر شىركىتىنىڭ تەتقىقاتلىرىغا ئائىت ماقالىلەرگە كۆز يۈگۈرتكىنىمدە خىتايدىكى ئۇيغۇرلار ۋە تىبەتلەر ھەققىدە ناھايىتى جىق ماقالە بارلىقىنى بايقىدىم. خىتاي نوپۇسىنىڭ بىر پىرسەنتىنىمۇ تەشكىل قىلمايدىغان بۇ خەلقلەرنىڭ گېن ئۇچۇرلىرى ھەققىدە بۇنچە كۆپ تەتقىقاتلارنىڭ بولۇشى مېنى ھەقىقەتەنمۇ ھەيران قالدۇرغان ئىدى. شۇنىڭ بىلەن مەن ئۇنى كۆزىتىشكە باشلىدىم. مەنچە بولغاندا بۇ خەلقلەرنىڭ گېنىنىڭ بۇنچە كۆپ تەتقىق قىلىنىشىنىڭ يالغۇز ئىلىم-پەن بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولۇشى مۇمكىن ئەمەس ئىدى.

سىياسەتكە بىۋاسىتە چېتىلىدىغانلىقىنى ئېيتتى.
تەتقىقاتچىلار بۇنى پەقەت بىر ئىلمىي تەتقىقات دەپ ئويلايدۇ ۋە بۇنىڭ سىياسەت ئۈچۈن قوللىنىلىش مۇمكىنلىكىنى بەك ئويلاپ كەتمەيدۇ. ئەلۋەتتە، تەتقىقاتچىلار ئۈچۈن ئەسلىدە ئۇيغۇرلار ۋە تىبەتلەرنى تەتقىق قىلىش قىزىقارلىق بىر تېما. مەسىلەن، ئۇيغۇرلار ياۋرو ئاسىيالىقلار بىلەن ئاسىيالىقلارنىڭ تارىخ بويىچە ئارىلىشىشى بىلەن شەكىللەنگەن كۆپ خىللىققا ئىگە بىر قەدىمىي خەلق بولغانلىقتىن، ئۇلارنىڭ گېنلىرىنى، ئەجدادلىرىنى تەتقىق قىلىش ئىنتايىن قىزىقارلىق. تىبەتلەرمۇ شۇنداق. چۈنكى ئۇلارنىڭ بەدىنى ئوكسىگېن شالاڭ بولغان ئېگىز جايلاردا ياشاشقا ماسلاشقان. ئۇلارنىڭ بەدىنىنىڭ ئاز ئوكسىگېنلىق جايلاردا ياشاشقا قانداق ماسلىشىدىغانلىقى دەل ئۇلارنىڭ گېنلىرىدا ساقلانغان. مەن سىزگە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ گېن ئۇچۇرلىرىنى قانداق ئىشلىتىشى مۇمكىنلىكىگە بىر مىسال كەلتۈرسەم، ھۆكۈمەت تىبەتلەرنىڭ ئېگىزلىكتە ياشاش ئىقتىدارىنى ئانالىز قىلىپ، ئۇنى ئېنىقلىغاندىن كېيىن، شۇ خىلدىكى ئوخشاش بەدەن ئالاھىدىلىكىگە ئىگە خىتاي ئەمەلدارلارنى ئىزدىشى، ۋە ئۇ يەرگە ئەۋەتىشى مۇمكىن. مەسىلەن، ئۇيغۇرلارنىڭ گېنى ئارقىلىق ئۇلارنىڭ پۈتكۈل ئەجداد تەركىبلىرىنى تېپىپ چىقسا، ئۇلارنى كونترول قىلىش تېخىمۇ ئاسانلىشىشى مۇمكىن ۋە ھاكازالار. بۇلار بۇنىڭ ئىنتايىن ئاددىي مىساللىرى خالاس.
ئوۋېس مورا ئەپەندى سۆھبىتىمىزدە تارىختا يۈز بەرگەن ئوخشاشلىقلارنى مىسال كەلتۈرۈپ، مەيلى تارىختا بولسۇن، مەيلى ھازىرقى زامانىمىزدا بولسۇن، مۇستەملىكىچىلەرنىڭ بىرىنچى ئەمەلىي ھەرىكىتى ئالدى بىلەن قارشى تەرەپنى تونۇش ۋە چۈشىنىش بولغانلىقىنى تەكىتلەپ ئۆتتى. ئۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭمۇ مانا شۇ خىل روھىي ھالەت بىلەن ئۇيغۇرلارنى توختىماي تەتقىق قىلىۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى. تارىخقا قارايدىغان بولساق، ئىشغالچىلارنىڭ قىلىدىغان بىرىنچى ئىشى خەرىتە سىزىش بولغان. مەسىلەن، ياۋروپالىقلار ئافرىقانى مۇستەملىكە قىلغاندا، ئۇلارنىڭ بىرىنچى قىلغان ئىشى ئافرىقانىڭ خەرىتىسىنى سىزىش بولغان. چۈنكى ئۇلار خەرىتىنى بىلمىسە، ئۇ يەرنى ئوڭۇشلۇق ئىشغال قىلالمايدىغانلىقىنى ئوبدان بىلگەندەك. ھازىر دەۋر ئۆزگەردى، تېخنىكىلار تەرەققىي قىلدى، خەرىتىنى سۈنئىي ھەمراھ ئارقىلىقمۇ سىزىپ چىققىلى بولىدۇ. بىراق ئىشغالچىلارنىڭ پىسخىكىسى ئۆزگەرگىنى يوق، ئۇلار ئۆزلىرى ئىشغال قىلغان خەلقلەرنىڭ خەرىتىسىنى سىزىپ چىقىشنى، جۈملىدىن ئۇلارنى چۈشىنىشنى ئارزۇ قىلىدۇ. مەسىلەن، ئۇلارنىڭ چىرايى قانداق، نېمە يەيدۇ، نېمە ئىچىدۇ، نەگە بارىدۇ دېگەندەك، ئۇلارنىڭ ھەر بىر ئىش-ھەرىكىتى، ئوي-پىكرىنى بىلىشنى ۋە ئۇلارنى كونترول قىلىشنى، ئىشقا ئاشۇرۇشنى خالايدۇ.
ئوۋېس موراۋ ئەپەندى ئەمدى ئۇيغۇرلار ياكى تىبەت قاتارلىق مىللەتلەرنىڭ گېنى ئۈستىدە ئېلىپ بېرىلىۋاتقان تەتقىقاتلارنىڭ دەل خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مۇشۇ خىلدىكى ئارزۇسىغا يانتاياق بولىدىغانلىقىنى ئېيتتى.

ھېچكىم ئۆزىنى زۇلۇم زەنجىرىنىڭ بىر پارچىسى سۈپىتىدە كۆرۈشنى خالىمايدۇ. ئەمما بۇ يەردىكى ھەقىقەت بولسا، بۇنداق تەتقىقاتلار زۇلۇمنى ھەرىكەتكە كەلتۈرىدۇ. گېن تەتقىقاتلىرى نەتىجىسىدە ھەر خىل ئۈسكۈنىلەر سىناق قىلىنىدۇ ۋە ئاقىۋەتتە ئىشقا كىرىشىدۇ. مەسىلەن، تېرمو فىشېر شىركىتى ئىشلەپ چىقارغان گېن ئۇچۇرىنى رەتلەش ئۈسكۈنىسىنى دەپ ئالساق، ئۇ تەتقىقاتچىلار تەرىپىدىن خەلقلەرگە تەتبىقلىنىپ سىناق قىلىنىدۇ ۋە رەتلەپ چىقىلىدۇ. بۇ ئۈسكۈنىنىڭ ھەقىقەتەن ئىشقا يارايدىغانلىقى جەزملەشتۈرۈلگەندىن كېيىن، ساقچى قىسىملىرى ئۇنى سېتىۋېلىپ، ئۇيغۇرلارنى كونترول قىلىشقا ئىشلىتىدۇ. ئوۋېس موراۋ ئەپەندى شۇڭا بۇ تەتقىقات ماقالىلىرىنى توسۇش ئارقىلىق، زۇلۇمنى ھەرىكەتكە كەلتۈرىدىغان ۋاسىتىلەرنى توسۇپ قاغىلى ياكى ھېچ بولمىغاندا ئۇنىڭ ھەرىكەتكە كېلىشىنى ئاستىلاتقىلى بولىدىغانلىقىنى ئەسكەرتتى. مەن نېمىشقا بۇنداق ماقالىلەرنىڭ ئېلان قىلىنىشىغا قارشى تۇرىمەن دېسىڭىز، تەتقىقاتچىلار يېڭى تېخنىكىلارنىڭ ئىشقا كىرىشىشىدە ھەل قىلغۇچ رول ئوينايدۇ. چۈنكى ئۇلار شۇ تەتقىقاتنى قىلمىسا، ئۇ تېخنىكىلار ئىشقا كىرىشمەيدۇ ياكى كىرىشىش سۈرئىتى ئاستىلايدۇ. ساقچى كۈچلىرى ئىشقا ياراش-يارىماسلىقى ئېنىق بولمىغان تېخنىكىنى سېتىۋالمايدۇ. تەتقىقاتچىلار ئۇنىڭ ئىشقا يارايدىغانلىقىنى ئىسپاتلاپ بەرگەچكە، ئۇلار تېخنىكىلارنى سېتىۋالىدۇ.

ۋە زۇلۇمدىن ئىبارەت ھالقىلاردىن تەركىب تاپقان بىر زەنجىرگە ئوخشايدۇ. شۇڭا سىز ھالقىنىڭ ھەر قانداق بىر يېرىنى ئۈزۈۋېتەلىسىڭىز، ئۇنىڭ نەتىجىسىگىمۇ تەسىر كۆرسەتكەن بولىسىز. جۈملىدىن بىزگە ئوخشاش ئىلمىي تەتقىقاتچىلارنىڭ خىتايغا بېسىم ئىشلىتىپ، ئۇيغۇرلارغا قىلىۋاتقان زۇلۇمۇڭنى توختات دەيدىغان كۈچىمىز يوق. ئەمما مۇشۇ ھالقىلارنىڭ بىرىگە بېسىم پەيدا قىلىپ، زەنجىرنى ئۈزۈۋېتەلىسەك، ھېچبولمىغاندا ئۇيغۇرلارغا قىلىنىۋاتقان زۇلۇمنى ئاستىلىتىشقا، ئۇنىڭغا كاشىلا پەيدا قىلىشقا پايدىمىز تېگىشى مۇمكىن.
پىروفېسسور ئوۋېس موراۋ ئەپەندى يەنە خىتايدا ئۇيغۇرلارنىڭ گېن تەتقىقاتى بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقان خىتاي تەتقىقاتچىلىرىنىڭ تەتقىقاتلىرىنى غەربتە ئېتىبارسىزلاشتۇرۇش ئارقىلىقمۇ ئوخشاش مەقسەتكە يەتكىلى بولىدىغانلىقىنى ئېيتتى.
خەلقئارالىق ئىلمىي تەتقىقات ژۇرناللىرىدىكى ماقالىلارنى تەنقىدلەشتىكى يەنە بىر مەقسىتىم شۇكى، بىز ئۇيغۇرلار ياكى تىبەتلەرنىڭ گېن ئۇچۇرلىرى تەتقىقاتى بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقان تەتقىقاتچىلارغا ئۇلارنىڭ قىلغىنىنىڭ خاتالىقىنى، بۇنىڭ غەربتە قارشى ئېلىنمايدىغان بىر غەيرىي ئەخلاقىي قىلمىش ئىكەنلىكىنى بىلدۈرەلىسەك، ئۇ ھالدا ئۇلارمۇ بۇ تەتقىقاتلاردىن ئۆزىنى تارتىدىغان بولىدۇ.

موراۋ ئەپەندىنىڭ بۇ تىرىشچانلىقى خەلقئارادىمۇ دىققەتكە ئېرىشكەن ئۇ گېن تەتقىقاتىدىكى ئەخلاقىي ئۆلچەمنى تەشەببۇس قىلغان خىزمىتى سەۋەبىدىن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئون بىرىنچى ئايدا دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ ئىلمىي تەتقىقات مۇكاپاتى بولغان ئېينىشتېين فوندى مۇكاپاتىغا لايىق كۆرۈلگەن مەركىزى بېرلىنغا جايلاشقان بۇ فوندى جەمئىيەت تەرىپىدىن تارقىتىلىدىغان مۇكاپات ئىلمىي تەتقىقات ساھەسىدىكى ئەڭ زور مۇكاپاتلارنىڭ بىرى بولۇپ، ئۇلار ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق مۇكاپاتىنى پىروفېسسور ئوۋېس موراۋ ئەپەندىگە بېرىش ئارقىلىق گېن تەتقىقاتلىرىدىكى كەسپىي ئەخلاق مەسىلىسىنى تەشەببۇس قىلغان. بىز ئوۋېس موراۋ ئەپەندىنى بۇ مۇناسىۋەت بىلەن تەبرىكلەش ۋە ئۇنىڭ ئۇيغۇرلارغا قىلىنىۋاتقان زۇلۇمنى توختىتىش ئۈچۈن كۆرسىتىۋاتقان تىرىشچانلىقىغا تەشەككۈرىمىزنى بىلدۈرۈش بىلەن،

ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلى بىرىنچى ئاينىڭ ئۈچىنچى كۈنىدىكى مەخسۇس خەۋىرىگە ئاساسلانغاندا نىيە ناھىيىسى رۇقىيە يېزىسى خىزمەت گۇرۇپپىسى بىلەن تيەنجىن شەھەرلىك پارتىيە كومىتېتىنىڭ قوللىشى ۋە ئاكتىپ ماسلىشىشى بىلەن رۇقىيە يېزىسى باشلانغۇچ مەكتىپى ۋە تيەنجىندىكى فېڭشەن باشلانغۇچ مەكتىپى تيەنجىن ۋە خوتەن بىر بىرىگە خەت يېزىش ئارقىلىق ئالاقە قىلىش پائالىيىتىنى قانات يايدۇرغان رۇقىيە يېزىسى باشلانغۇچ مەكتىپىدىكى سەكسەن ئۈچ پىيونېر تيەنجىندىكى فېڭشەن باشلانغۇچ مەكتىپىنىڭ ئوقۇغۇچىلىرى بىلەن خەت ئالاقە ئورناتقان مەزكۇر خەۋەردە بېرىلگەن بىر سىندا بىر ئۇيغۇر ئۈچىنچى سىنىپ قىز ئوقۇغۇچىسىنىڭ تيەنجىندىكى باشلانغۇچ مەكتەپ ئوقۇغۇچىسىدىن

سۆزى نەقىل كەلتۈرۈلۈپ مۇنداق دېيىلگەن بىر پارچە خەت تيەنجىن ۋە خوتەندىكى ھەر مىللەت ياش ئۆسمۈرلىرىنىڭ ھەقىقىي ھېسسىياتىنى بىر بىرىگە يەتكۈزىدۇ ئۆزئارا تەسىر كۆرسىتىدۇ بىر بىرىنى ھۆرمەتلەيدۇ بىر بىرىنى قەدىرلەيدۇ بىر بىرىدىن ئۆگىنىدۇ ۋە ئۆزئارا ياردەم بېرىدۇ ئالاقە ۋە ئالماشتۇرۇش ئارقىلىق دوستلۇق رىشتىسى قۇرۇلىدۇ خىتاي دائىرىلىرىنىڭ يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ئۇيغۇر ئېلىدە شىنجاڭنى مەدەنىيەت بىلەن ئوزۇقلاندۇرۇش ۋە دۆلەت تىلىنى ئومۇملاشتۇرۇش ھەرىكەتلىرى ئېلىپ بارماقتا خىتاي دائىرىلىرىنىڭ بۇ ھەرىكىتى كۆزەتكۈچىلەر تەرىپىدىن ئاسسىمىلاتسىيە يەنى خىتايلاشتۇرۇش سىياسىتىنى كۈچلۈك يوسۇندا يۈرگۈزۈش دەپ قارالماقتا بۇ ھەقتە سۆز بولغاندا ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ تەتقىقات دېرىكتورى ھېنرىخ شاجېسكىي خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ پروگرامما ئارقىلىق ئۇيغۇر بالىلار بىلەن خىتاينىڭ ئالاقىسىنى ۋە سۈنئىي شەكىللەنگەن باغنى كۈچەيتىپ بۇ ئۇيغۇر بالىلارنىڭ ئۆزىنىڭ مەدەنىيىتى بىلەن بولغان ئالاقىسىنى يوق قىلىش ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈردى ئۇ مۇنداق دېدى ئەلۋەتتە بۇنىڭ سەۋەبى ئۇيغۇر بالىلارنىڭ رايون سىرتى بىلەن بولغان ئالاقىسىنى كۈچەيتىش خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ نىشان ۋە مەقسەتكە يەتمەكچى بۇنىڭغا نىيە ناھىيەسى رۇقىيە يېزىسى خىزمەت گۇرۇپپىسى بىلەن تيەنجىن شەھەرلىك ھۆكۈمەت يول قويغان بۇ تۈر ئارقىلىق ئېرىشمەكچى بولۇۋاتىدۇ. بۇ تۈر ئۇيغۇر بالىلىرى بىلەن خىتاينىڭ ئالاقىسىنى ۋە سۈنئىي شەكىللەنگەن باغنى كۈچەيتىپ، ئۇيغۇر بالىلىرىنىڭ ئۆزىنىڭ مەھەللىسىدىكى ۋە ئۆزىنىڭ مەدەنىيىتىدىكى ئۇلار ئۈچۈن مۇھىم بولغان ئالاقىنى ۋە باغنى يوق قىلىدۇ. بۇ يەردە يەنە خىتاينىڭ شەرقىدىكى شەھەر تۇرمۇشى بىلەن ئۇيغۇر رايونىدىكى يېزا تۇرمۇشىنى سېلىشتۇرۇپ كۆرسىتىشكە ئۇرۇنۇۋاتىدۇ. مېنىڭچە، بۇ خىلدىكى تەشەببۇسلار ۋە پائالىيەتلەر ماھىيەتتە يۇقىرىدىكى سىياسىي، ئىجتىمائىي، ۋە ئىقتىسادىي كۈچ تەرىپىدىن يول قويۇلىدۇ ۋە ئىجرا قىلىنىدۇ، شۇڭا بۇ تۈر تەرەققىيات سەۋىيەسىگە مۇناسىۋەتلىك. ئېنىقكى، نامرات ۋە تۆۋەن كىرىملىك رايون تەرەققىي قىلغان شەرقىي دېڭىز قىرغىقى رايونىغا سېلىشتۇرۇلغان. يەنە ناھايىتى مۇھىم بولغىنى، بۇ پىروگراممىغا قاتناشقان بالىلار ۋە ئۇلارنىڭ ئاتا ئانىلىرىنىڭ رازىلىقى بارمۇ يوق دېگەن مەسىلىدۇر. مەنچە بۇنى بىلىش بەك قىيىن.

ۋە ھازىر تۈركىيەدە تەلىم تەربىيە ۋە تەتقىقاتنى داۋاملاشتۇرۇۋاتقان ئابدۇرېھىم دۆلەت ئەپەندى نىيە ناھىيىسى رۇقىيە يېزىسى باشلانغۇچ مەكتىپى ۋە تيەنجىندىكى پىڭشەن باشلانغۇچ مەكتىپى ئارىسىدىكى تيەنجىن ۋە خوتەن پائالىيىتى ھەققىدە سۆز قىلىپ بۇ خىل پائالىيەتلەرنىڭ خوتەندە ئون بەش يىل بۇرۇن باشلانغانلىقىنى كۆرسەتتى ئۇ يەنە مۇنداق دېدى بۇ شەكىل جەھەتتىن يېڭى بولسىمۇ خاراكتېر جەھەتتىن يالغانچىلىق ساختىپەزلىك ۋە ئۆز جىنايىتىنى يوشۇرۇشتىن باشقا ئىش ئەمەس. تيەنجىن شەھىرىنىڭ ئۇ مەكتىپى بىلەن پىڭشەن باشلانغۇچ مەكتىپى بىلەن بۇ روكيا باشلانغۇچ مەكتىپى ئارىسىدىكى بۇ خەت ئالاقە بۈگۈنكىدەك شەرقىي تۈركىستاندا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىلىۋاتقان مۇشۇنداق بىر مەزگىلدە شۇنداقلا خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندا يۈرگۈزۈۋاتقان سىياسەتلىرىنى ئەيىبلەۋاتقان مۇشۇنداق ۋاقىتتا ئوتتۇرىغا چىقىشى مېنىڭ قارىشىمچە ئۇلارنىڭ ئۆزىنىڭ شۇ تۇپراقتا ئۆتكۈزۈۋاتقان شۇ جىنايىتىنى پەردازلاپ كۆرسىتىش ياكى يوشۇرۇشتىن باشقا نەرسە ئەمەس. خىتاينىڭ بۇ خىل ئىچكىرى ئۆلكىدىكى مەكتەپ ياكى شەھەرلەر بىلەن ھەر دائىم بىزنىڭ ۋەتەندىكى، شەرقىي تۈركىستاندىكى شەھەر ياكى ئىدارە ئورگانلار ئوتتۇرىسىدا بۇ خىل مۇناسىۋەتنىڭ قۇرۇلۇشى يېڭى ئىش ئەمەس. بىر نەچچە يىللار بۇرۇن، ئون-ئون بەش يىللار بۇرۇن قېرىنداش شەھەرلەر قۇرۇلۇشى دەيدىغان بىر قۇرۇلۇشلىرى باتتى. ئۇنىڭدا شۇ ئىچكىرىدىكى دېڭىز بويىدىكى تەرەققىي قىلغان شەھەرلەر بىلەن شەرقىي تۈركىستاندىكى نامراتراق ناھىيە ياكى شەھەرلەرنى بىرسى بىرسىگە باغلاپ قوياتتى ئىچكىرىدىكى ئاۋۇلار شەرقىي تۈركىستاندىكى نامرات ناھىيە شەھەرلەرنى يۆلەيدىغان ئىقتىسادىي جەھەتتىن ياردەم بېرىدىغان ئۇلارنىڭ ئىگىلىك تىكلىشى ئۈچۈن ئىقتىسادىي قوللاشلارنى قىلىدىغان بىر مەقسەتتە قىلاتتى ئۇنى ئەمما شۇ ۋاقىتتىكى ئەمەلىيەتتە شۇلارنىڭ شۇ پىلانىمۇ شۇ نامرات رايونلارنى ھەقىقىي باي قىلىۋېتىش ياكى تەرەققىي قىلدۇرۇۋېتىش ئەمەس بەلكى شەرقىي تۈركىستاننىڭ ۋەزىيىتىنى بىر قەدەر مۇقىم ساقلاش ۋە شەرقىي تۈركىستاندا ياشاۋاتقان ئىقتىسادىي قىيىنچىلىق ئاستىدا قىينىلىۋاتقان ئۇيغۇرلارنىڭ خىتاي دۆلىتىگە بولغان نارازىلىقىنى سەل پەسكويغا چۈشۈرۈش، ئۇلارنى پەپىلەش ئۈچۈن ئېلىپ بېرىلغان ئالدامچىلىق خاراكتېرلىك سىياسەتلەر ئىدى. خۇددى شۇنىڭغا ئوخشاش بۈگۈنكى بۇ سىياسەتمۇ ئاشۇ بۇرۇنقى سىياسەتلىرىنىڭ يەنى شەكلى ئۆزگەرگەن بىر ۋارىيانتىدىن باشقا نەرسە ئەمەس.

بىر بىرىدىن ئۆگىنىش ۋە تۇرمۇش شارائىتىنى چۈشىنىشكە شارائىت ھازىرلاپ بېرىدۇ ئۇلارنىڭ نەزەر دائىرىسىنى كېڭەيتىدۇ ئۇلار ئارىسىدا دوستلۇق ئورنىتىپ ۋە بىر بىرىنىڭ قەلبىنى يېقىنلاشتۇرىدۇ ئۆزئارا قول تۇتۇشۇپ قەلبنى قەلبكە تۇتاشتۇرۇپ بىرلىكتە ئالغا ئىلگىرىلىتىدۇ ھالبۇكى ئامېرىكىدىكى خىتاي ئانالىزچى خۇ پىڭ ئەپەندى يۇقىرىقى پائالىيەتنى

تورنى ئىشلىتىش ئارقىلىق ئالاقە قىلىش تېخىمۇ قولايلىق قىسقىسى مەن شۇنداق دەپ قارايمەن لېكىن سىياسەت ئۇنداق دەپ قارىمايدۇ ئەگەر ئەنئەنىۋى خەت يېزىش ئۇسۇلى بىلەن ئالاقە قىلسا ئەلۋەتتە تۇيغۇ بولىدۇ خەت يېزىشقان ھەر قايسى تەرەپلەرگە نىسبەتەن كۈچلۈك تەسىر قالدۇرىدۇ بىز ئادەتتە ئېلېكترونلۇق خەت ئۈندىدار فېيسبوك قاتارلىق ئىجتىمائىي ئالاقە شەكلى ئارقىلىق

يەنى خەت يېزىش ئارقىلىق خىتاي دائىرىلىرى ئۇيغۇر بالىلىرىغا خىتاي تىلىنى ۋە مائارىپىنى مەجبۇرلاپ ئۇلارنى خىتايلاشتۇرۇش مەقسىتىگە تېز يېتىدۇ بۇنىڭ ئۈچۈن خەت ئارقىلىق ئالاقىلىشىش ئۇسۇلىنى قوللانغان

ئېلىپ بېرىدىغان بىر ئىش، ھەمكارلىق يوق دەپ ئويلايمەن. بۇ يەردە دىققىتىم تارتقىنى ئەمدى ئۆزئارا بىر بىرىنى ھۆرمەتلەش ۋە قەدىرلەش. بۇ تامامەن بۇ يەردىكى چىرايلىق گەپنىڭ كەينىگە شۇ خىتاي ھۆكۈمەتنىڭكى ئۇيغۇرلارنى ئاسسىمىلياتسىيە قىلىش نىيىتى يوشۇرۇنغان. بۇ تيەنجىن خىتاينىڭ ئەڭ تەرەققىي تاپقان شەھىرى، بۇ نىيە بولسا شەرقىي تۈركىستاندىكى ئەڭ چەت يەردىكى بىر رايون، بىر ناھىيە. خىتاي بىز ئۇيغۇرلارنى ھەممە ساھەدە يۆلىۋاتىمىز، جۈملىدىن مائارىپ ساھەسىدىمۇ يۆلەپ كېلىۋاتىمىز دېگەن سىگنالنى بېرىش ئۈچۈن مۇشۇ سىياسەتنى يولغا قويغان بولسا كېرەك. خىتاي ھەر ۋاقىت بىز بولمىساق بۇ ئۇيغۇرلار ئۆز ئالدىغا تەرەققىي قىلالمايدۇ دېگەن سىياسەتنى ئۇيغۇرلارغا ۋە خەلقئاراغا ئۇقتۇرۇپ قويۇش ئۈچۈن بۇلارنى قىلىۋاتىدۇ. ئەمەلىيەتتە بۇنىڭ نۇرغۇن سەۋەبلىرى بار. چەت جايدىكى بىر ئۇيغۇر مەكتىپىگە ياردەم قىلىنسا، بەلكىم بىر قىسىم ئۇيغۇرلارمۇ خىتايسىز بىز تەرەققىي قىلالمايمىز، بىزنىڭ تايانچىمىز خىتاي دەپ ئويلاپ قېلىشى مۇمكىن. ئەمەلىيەتتە بۇ ئىشنىڭ پسىخىكىلىق تەرىپىمۇ ئىنتايىن مۇھىم دەپ قارايمەن. خىتايلار ئۇيغۇرلارنى داۋاملىق ئۆزىگە قەرزدار قىلىپ قويۇش ۋە تايىنىدىغان بىر كۈچ قىلىپ قويۇشتىن ئىبارەت مۇشۇ مەقسەتنى كۆزلەپ ھەر ۋاقىت تەرەققىي تاپقان بىر شەھەر ياكى بىر رايون بىلەن بىر ئۆزىگە ئۆزىگە نىسبەتەن تەرەققىي قىلمىغان بىر رايوننى قوشۇپ قويۇش ھەمكارلىق قىلدۇرۇش ئارقىلىق ئۇيغۇرلارغا ھەر ۋاقىت ئاجىز ئىكەنلىكىنى ھېس قىلدۇرۇشتىن ئىبارەت دەپ ئويلايمەن. دوكتور ئادىل ئەر ئۇيغۇرنىڭ قارىشىچە

ئالجىرىيەنىڭ شىمالىي قىسمىدا ياشايدىغان كابىليان خەلقى ئون ئالتىنچى ئەسىردىن باشلاپ ئىسپانىيە، ئوسمانلى ئىمپېرىيەسى ۋە ئاخىرىدا فىرانسىيەنىڭ مۇستەملىكىسىگە چۈشۈپ قالغان. بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش ئىككىنچى يىلى بەشىنچى ئىيۇلدا ئالجىرىيە مۇستەقىل بولغاندىن كېيىن، ئۆزىگە خاس ئايرىم تىل ۋە مەدەنىيەتكە ئىگە بولغان كابىليان خەلقى، ئالجىرىيەدىن ئايرىلىپ چىقىپ، مۇستەقىل دۆلەت قۇرۇش يولىدا تىرىشچانلىقلار كۆرسىتىپ كەلگەن ئىدى. رادىيومىز مۇخبىرىنىڭ دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىدىن ئىگىلىشىچە، نۆۋەتتە فىرانسىيەدە پائالىيەت ئېلىپ بېرىۋاتقان كابىليان ۋاقىتلىق ھۆكۈمىتى ۋەكىللىرى بەشىنچى يانۋار كۈنى گېرمانىيەنىڭ ميونخېن شەھىرىدىكى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ باش شتابىنى زىيارەت قىلىپ، ئۇيغۇرلار ۋە كابىليان خەلقلىرىنىڭ مۇستەقىللىق مەسىلىسى ھەققىدە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بىلەن مۇھىم سۆھبەتلەرنى ئېلىپ بارغان. بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى گېرمانىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەمدىن ئاڭلايسىلەر. مەركىزى فىرانسىيەدە بولغان كابىليان ۋاقىتلىق ھۆكۈمىتىنىڭ بىر گۇرۇپپا ۋەكىللىرى ئۆمىكى بەشىنچى يانۋار كۈنى گېرمانىيەنىڭ ميونخېن شەھىرىدىكى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ باش شتابىنى زىيارەت قىلىپ، ئۇيغۇرلار ۋە كابىليان خەلقلىرىنىڭ مۇستەقىللىق مەسىلىسى ھەققىدە سۆھبەتلەر ئېلىپ بارغان. بۇ سۆھبەت خاتىمىسىدا ئىككى تەرەپ ئوتتۇرىسىدا دوستلۇق ۋە ھەمكارلىق كېلىشىمى ئىمزالانغان. بۇ خۇسۇستىكى خەۋەرلەر ئالتىنچى يانۋاردىن ئېتىبارەن فىرانسۇزچە، گېرمانچە ۋە بەربەرچە تىللاردا ئېلان قىلىنىشقا باشلىغان. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىدىن ئىگىلىگەن مەلۇماتلارغا ئاساسلانغاندا، كابىليان ۋاقىتلىق ھۆكۈمىتىنىڭ پىرېزىدېنتى فەرھات ماھەننى بىلەن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەيىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندىلەرنىڭ ئىمزاسى بىلەن تۈزۈلگەن بۇ كېلىشىمنىڭ بەشىنچى ماددىسىدا، ئىككى تەرەپ خەلقلىرىنىڭ قايسى بىرى مۇستەقىللىققا ئېرىشسە، يەنە بىر تەرەپنىڭ ئۆز دۆلىتىدە ئەلچىخانا قۇرۇشىغا ۋەدە بېرىدۇ ھەمدە ئۆز زېمىنىدا ئۇلارنىڭ ئىقتىسادىي، دىپلوماتىيە ۋە بىخەتەرلىك جەھەتتىكى تەلەپلىرىنى قاندۇرۇشقا كاپالەتلىك قىلىدۇ، دېگەن مەزمۇنلارمۇ ئورۇن ئالغان. مەلۇم بولۇشىچە، سەككىز مىليونلۇق نوپۇسقا ئىگە كابىليان خەلقى ئالجىرىيەنىڭ شىمالىي قىسمىدا ياشايدىغان قەدىمىي بىر مىللەت بولۇپ، ئۇلار ئون ئالتىنچى ئەسىردىن باشلاپ ئىسپانىيە، ئوسمانلى ئىمپېرىيەسى ۋە ئاخىرىدا فرانسىيەنىڭ مۇستەملىكىسىگە چۈشۈپ قالغان. بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش ئىككىنچى يىلى بەشىنچى ئىيۇلدا ئالجىرىيە مۇستەقىل بولغاندىن كېيىن ئۆزىگە خاس ئايرىم تىل ۋە مەدەنىيەتكە ئىگە بولغان كابىليان خەلقى ئالجىرىيەدىن ئايرىلىپ چىقىپ مۇستەقىل دۆلەت قۇرۇش يولىدا تىرىشچانلىقلار كۆرسىتىپ كەلگەن. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، گەرچە كابىليانلار ئۇيغۇرلارغا ئوخشاش ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئۇچرىمىغان بولسىمۇ، ئەمما نۆۋەتتىكى ئالجىرىيە ھۆكۈمىتىنىڭ بېسىملىرى ئاستىدا ئېغىر ھايات كۆچۈرمەكتە ئىكەن ۋە خەلقئارا سەھنىلەردە ئۇيغۇرلارغا ئوخشاشلا ئەركىنلىك، مۇستەقىللىق يولىدا كۈرەش قىلماقتا ئىكەن.
كابىلەن خەلقى بىلەن ئۇيغۇر خەلقى مەلۇم مەنىدە ئېيتقان چاغدا ئوخشاش تەقدىرگە مۇپتىلا بولغان بىر خەلق.

بۇلار بىلەن تونۇشۇش، ئۇلارنىڭ ۋەزىيىتىدىن خەۋەردار بولغاندىن كېيىن بىزدىكى نۇرغۇنلىغان ئوخشاشلىقلارنىڭ بارلىقىنى، تارىخىي ئوخشاشلىقنىڭ بارلىقىنى ھېس قىلدۇق. بۇلارنىمۇ ئالجىرىيە مۇستەملىكە قىلغان، بۇلارمۇ ئۆزىنىڭ مىللىي مۇستەقىللىقىنى، ئۆز تەقدىرىنى ئۆزى بەلگىلەش ھوقۇقىنى كۈرەش قىلىۋاتقان بىر خەلق ئىكەن. ئالجىرىيەدىمۇ خۇددى بۈگۈن خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈۋاتقاندىكىدەك ئۇلارنىڭ مىللىي كىملىكىنى، تىلىنى بىز ئۇيغۇرلارغا ئوخشايدىغان بىر مىللىي قىرغىنچىلىققا دۇچار بولمىسىمۇ، ئەمما نۇرغۇنلىغان ئوخشاشلىقلارنىڭ بارلىقىغا شاھىت بولدۇق. ئىككى تەرەپ ئوتتۇرىسىدىكى كېلىشىمنىڭ مۇقەددىمىسى شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئىستىقلال مارشى ۋە كابىليانلارنىڭ ئىستىقلال مارشى بىلەن باشلانغان. مەزكۇر كېلىشىمدە ئۇيغۇرلار ۋە كابىليان خەلقلىرى مۇستەقىللىققا بولغان تەشنالىقىنى ھەم بۇ خەلقلەرنى مۇستەملىكە ئاستىدا تۇتۇۋاتقان دىكتاتور خىتاي ۋە ئالجىرىيە دۆلەتلىرىگە قارشى ئۆز تەقدىرىنى ئۆزى بەلگىلەش ھوقۇقلىرىنى قولغا كەلتۈرۈش يولىدىكى تىنچلىق شەكىلدە ئېلىپ بېرىۋاتقان كۈرەش ئىرادىسىنى ئورتاقلىشىدۇ. ۋەتەنلىرى بىر-بىرىگە ناھايىتى يىراق مۇساپىلەردە بولسىمۇ، ئەمما مىللىي كىملىكلىرىنى، ئانا تىللىرىنى ۋە مەدەنىيەتلىرىنى قوغداپ قېلىشقا بولغان قايغۇلىرىنى ئورتاقلىشىدۇ ۋە بۇنى پۈتۈن دۇنياغا ئېلان قىلىدۇ، دېگەن مەزمۇنلارمۇ ئورۇن ئالغان. دولقۇن ئەيسا ئەپەندىنىڭ تىلغا ئېلىشىچە، ھازىر فرانسىيەدە بىر مىليوندىن ئارتۇق كابىليانلار ياشاۋاتقان بولۇپ، غەرب ئەللىرىگە تارالغان ئۈچ مىليون ئەتراپىدىكى كابىليانلارنىڭ مۇستەقىللىق يولىدىكى كۈرەشلىرى بەلگىلىك قوللاشلارغا ئېرىشمەكتىكەن.

ئۇنىڭدىن باشقا كانادادا بىر قانچە يۈز مىڭ ئىنسان ۋە دۇنيانىڭ باشقا جايلىرىدا بولۇپ، ئامېرىكىدا ۋە ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ باشقا جايلىرىدا، ماراكەشتە بولۇپ، ئۈچ مىليوندىن ئارتۇق بىر دىئاسپورا خەلق ئىكەن. بۇلار نۇرغۇنلىغان دۆلەتلەرنىڭ قوللىشىغا، خەلقئارا تەشكىلاتلارنىڭ ھىمايە قىلىشىغا خېلى كۈچلۈك بىر لوببى پائالىيەت ئېلىپ بېرىۋاتقان بىر خەلق. بۇلارمۇ بىزنىڭ ۋەزىيىتىمىزنى بىلگەندىن كېيىن، ئۆزئارا كېلىچەكتە ھەمكارلىق ئېلىپ بېرىش، بىرلىكتە كۈرەش قىلىش تەلىپىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، بىزنىڭ گېرمانىيەدىكى دۇنيا قۇرۇلتىيىنىڭ مەركىزىي ئوفىسىنى زىيارەت قىلىپ، ئۇيغۇر خەلقى بىلەن كابىلەن خەلقى خەلقئارادا دوستلۇق ئورنىتىش ۋە بىرلىكتە ھەرىكەت قىلىش، ھەمكارلىشىش توختامى تۈزدۇق. ئۇلاردىن بىر ھەيئەت مەخسۇس بىزنى زىيارەت قىلدى، چۈشىنىش ھاسىل قىلدۇق. ئۇ سۆزىدە يەنە كابىليانلار بىلەن ئورتاق ھەرىكەت ئېلىپ بېرىشنىڭ ئۇيغۇرلار ئۈچۈن كۆپلىگەن پايدىلىق تەرەپلىرى بارلىقىنى ئەسكەرتتى.
بۇنىڭدىن كېيىن ئۇلارنىڭ خەلقئارادىكى پائالىيەت ئېلىپ بېرىۋاتقان تەشكىلاتلار، دۆلەتلەر، ئورگانلار بىلەن ئۇيغۇرلارنى تونۇشتۇرۇش، بىز پائالىيەت ئېلىپ بېرىۋاتقان رايونلاردا بۇلارنى تونۇشتۇرۇش ئارقىلىق بۇنىڭدىن كېيىنكى ھەرىكەتلىرىمىزنى بىللە ئېلىپ بېرىشنى قارار قىلدۇق. بۇ بىزنىڭ پائالىيەتلىرىمىزدە بىزنىڭ قولىمىز ئۇزاپ باقمىغان، مەسىلەن، ئالدىمىزدىكى كۈنلەردە لاتىن ئامېرىكىسىدا ۋە ئافرىقا دۆلەتلىرىدە بىر قاتار پائالىيەتلەرنى ئېلىپ بارماقچى ئىدۇق، ئەمما بۇلار ئافرىقىدىن كەلگەن بىر خەلق بولغانلىقى سەۋەب بىلەن ئۇ يەردە بەزى ئىمكانىيەتلەردىن بىز قىلماقچى بولغان لوببى پائالىيەتلىرىمىز ئۈچۈن بىزگە بىر قىسىم ئاساسلارنى ۋە ئالاقىلەرنى ئورنىتىپ بېرىپ، بۇ ھەرىكىتىمىز ئۈچۈن پايدىلىق بولىدۇ.
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى يىللاردىن بۇيان يەنە ئىسپانىيەدىن بۆلۈنۈپ چىقىپ، مۇستەقىل كاتالونىيە دۆلىتى قۇرۇش يولىدا كۈرەش قىلىۋاتقان كاتالانلار بىلەنمۇ ھەمكارلىق مۇناسىۋەتلىرى ئورناتقان بولۇپ، بۇ خىلدىكى ھەمكارلىقلار ئۇيغۇرلار نۆۋەتتە دۇچ كېلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ غەرب ئەللىرىدە تېخىمۇ كەڭ تونۇلۇشىغا تۈرتكە بولغان. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى پەرھات مۇھەممىدى ئەپەندىنىڭ ئىلگىرى سۈرۈشىچە، كابىليانلارنىڭ فىرانسىيەدە قۇرغان بەربەرى تىللىرىدىكى تەشۋىقات ۋاسىتىلىرىنىڭ ئەرەب ئەللىرىدە بەلگىلىك تەسىرى بولۇپ، كابىليانلار بىلەن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئوتتۇرىسىدا ئىمزالانغان بۇ كېلىشىم ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنىڭ يەنىمۇ ئىلگىرىلىگەن ھالدا خەلقئارالىشىشىغا ھەسسىلەر قاتىدىكەن. مەن شەخسەن بۇ دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بىلەن كابۇليا ۋاقىتلىق ھۆكۈمىتى ئوتتۇرىسىدا ئىمزالانغان بۇ دوستلۇق ۋە ھەمكارلىق كېلىشىمىنى ئۇيغۇر مۇھاجىرەت تارىخىدىكى، يەنى بىزنىڭ داۋا تارىخىمىزدىكى ناھايىتى زور تارىخىي ھادىسىلەرنىڭ بىرى دەپ قارايمەن. ئىككىلا مىللەتنىڭكى تەقدىرى ئوخشاش، ئىككىلا مىللەت شۇ ئۆز خەلقىنىڭ ئەركىنلىكى ۋە مۇستەقىللىقى ئۈچۈن كۈرەش قىلىۋاتقان خەلقلەر. ئۇنىڭ ئۈستىگە بۇ ئىككى تەرەپ ئوتتۇرىسىدا تۈزۈلگەن بۇ ھەمكارلىق كېلىشىمى ئۇيغۇر داۋاسىنىڭكى بۇ خەلقئارالىق تەسىرچانلىقىنى ئاشۇرۇشتا، ئۇيغۇر داۋاسىنى يەنىمۇ كۈچەيتىشتە ئىنتايىن مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە دەپ قارايمەن. بولۇپمۇ فىرانسىيەدە بۇلارنىڭ تەسىرى ئىنتايىن كۈچلۈك. ئۇلار بىلەن بولغان ھەمكارلىق، بولۇپمۇ فىرانسىيەدىكى ئۇيغۇر داۋاسىنىڭكى فىرانسىيەدە ۋە ئەرەب دۇنياسىدا، بولۇپمۇ شىمالىي ئافرىقا دۆلەتلىرىدىكى تەسىرچانلىقىنى ئاشۇرۇشتا ناھايىتى زور بىر ئەھمىيەتكە ئىگە. مېنىڭچە، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ بۇ باسقان قەدىمى ناھايىتى توغرا بىر قەدەم. ئۇنىڭ ئۈستىگە بۇ ئالجىرىيە ھۆكۈمىتىمۇ ئۇزۇن يىللاردىن بۇيان خىتاي بىلەن ئېغىز بۇرۇن يالىشىپ كەلگەن، ھەر ئىككىسى دىكتاتور دۆلەتلەر. ئىگىلىشىمىزچە، ئۇزۇن يىللاردىن بۇيان كابىليانلارنىڭ مۇستەقىللىقى ئۈچۈن كۈرەش قىلىپ كەلگەن فەرھاد مەھەننى ئالجىرىيەدىلا ئەمەس، ئەرەب دۇنياسىدىمۇ تونۇلغان بىر سىياسىي شەخس ئىكەن. ئۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان تۆتىنچى يىلى ئالجىرىيەنى تەرك ئېتىپ، فىرانسىيەدە پاناھلىق تىلىگەن بولۇپ، ئالجىرىيە ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئۇنىڭ ئۈستىدىن خەلقئارالىق تۇتۇش بۇيرۇقى چىقارغان. نۆۋەتتە كابىلىيان ۋاقىتلىق ھۆكۈمىتىنىڭ پىرېزىدېنتلىق ۋەزىپىسىنى ئۆتەۋاتقان فەرھاد مەھەننى ھازىرغا قەدەر ئۈچ قېتىم ئالجىرىيەنىڭ رادىكال كۈچلىرى تەرىپىدىن سۇيىقەستكە ئۇچرىغان. ئۇنىڭ ئىنىسى سۇيىقەستتە قازا قىلغان. شۇ سەۋەبتىن ئۇلار بۇ قېتىمقى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىغا قىلغان زىيارىتىنى ميۇنخېندىن ئايرىلىپ بولغۇچە مەخپىي تۇتقان. قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار! دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ مۇھاجىرەتتىكى كابىلىيان ۋاقىتلىق ھۆكۈمىتى بىلەن كېلىشىم تۈزگەنلىكىگە دائىر مەلۇماتنى دىققىتىڭلارغا سۇندۇق. گېرمانىيەدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى.
بىرىنچى ئاينىڭ ئالتىنچى، يەتتىنچى كۈنلىرى ئىستانبۇلدا ئۇيغۇر قول ھۈنەر سەنئىتى يەرمەنكىسى ئېچىلغان. رادىيومىز مۇخبىرىنىڭ ئىگىلىشىچە، يەرمەنكىنى ئىستانبۇلدىكى ئايبىلىك خانىم قىزلار مەركىزى ئۇيۇشتۇرغان. يەرمەنكىدە ئۇيغۇرلارنىڭ مەدەنىيىتىنى نامايان قىلىدىغان ھەر خىل قول ھۈنەر، سەنئەت ئۈلگىلىرى كۆرگەزمىگە قويۇلۇپ، زىيارەتچىلەرنىڭ قىزىقىشىنى قوزغىغان. ئۇيغۇر ئۆسمۈر قىزلىرى ياسىغان بىر قىسىم قول ھۈنەر بۇيۇملىرى زىيارەتچىلەر تەرىپىدىن سېتىۋېلىنغان. دىققىتىڭلار ئىستانبۇلدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئارسلاننىڭ مەلۇماتىدا بولسۇن. ئالتىنچى، يەتتىنچى يانۋار كۈنلىرى مەركىزى ئىستانبۇلدىكى ئايبىلىك خانىم قىزلار مەركىزىنىڭ ئۇيۇشتۇرۇشى بىلەن ئايبىلىك ئۇيغۇر خانىم قىزلار تەربىيەلەش مەركىزىنىڭ ئوقۇغۇچىلىرى ئۆز قوللىرى بىلەن ياسىغان ئاي يۇلتۇزلۇق كۆك بايراقلار شەرقىي تۈركىستان دۆلەت گېربى ئۈستىگە شېئىر يېزىلىپ توقۇلغان گىلەملەر ئوتتا كۆيدۈرۈپ تۇرۇپ يېزىلغان ھۆسنى خەتلەر ئۇيغۇر چالغۇ ئەسۋابلىرى ۋە ئاللانىڭ سۈپەتلىرى ئويۇلغان

تۈركچە فولوگرافى ئۇيغۇرچە مىخ تاختا قول ھۈنەر سەنئىتى دەپ ئاتىلىدىغان سەنئەت تۈرىدە ياغاچ تاختىنىڭ ئۈستىگە ھەر خىل رەڭدىكى رەختنى چاپلاپ ئۇنىڭ ئۈستىگە مىخ قېقىپ ئىنچىكە پلاستىك سىم ياكى يىپ بىلەن نەقىش ياسىلىدىكەن مەنبەلەرگە قارىغاندا بۇ خىل قول ھۈنەر سەنئىتى ئەڭ باشتا ئەرەب ئەللىرىدىن تارقالغان بولۇپ كېيىنچە ئوسمانلى ئىمپېرىيىسى دەۋرىدە كەڭ ئومۇملاشقان ئىكەن بىز بۇ مەدەنىيەت كۆرگەزمىسىنى زىيارەت قىلىپ، بىر قىسىم ئۇيغۇرلار بىلەن سۆھبەت ئېلىپ باردۇق. ئايبىلىك خانىم-قىزلار تەربىيەلەش مەركىزىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى سەبىھە خانىم مىختاختا قول ھۈنەر سەنئىتىنىڭ ئەسلىدە ئۇيغۇر مەدەنىيەت سەنئىتىنىڭ بىر تەركىبىي قىسمى ئىكەنلىكىنى، ئۇيغۇرلارنىڭ تارىختىن بۇيان ياغاچ ساندۇق ۋە ئىشكاپلارنىڭ ئۈستىگە مىخ قېقىش ئارقىلىق ھەر خىل سەنئەت ئەسەرلىرىنى ياساپ كەلگەنلىكىنى، مەزكۇر قول ھۈنەرۋەنچىلىك سەنئىتىنىڭ كېيىن باشقا رايونلارغىمۇ تارقالغانلىقىنى بىلدۈردى. بۇنى تۈركچىدە فىلوگرافىيە دەيمىز، ئۇيغۇرچىدا مىخ تاختا دەپ ئىسىم قويدۇق. بۇ ئەسلى بىزنىڭكى بۇ مىخ تاختا بۇ كەسپى بىزدىن كەلگەنىكەن. بىز كىچىك ۋاقىتلىرىمىزدا غۇلجىدا ۋە قەشقەر تەرەپتە بۇنداق ساندۇقلارنى مىخلاپ تۇرۇپ توي قىلغانلارغا نەقىشلەپ ساندۇق بېرەتتى. ئايبىلىك خانىم قىزلار تەربىيەلەش مەركىزىنىڭ يېتەكچىسى مۇنىرە خانىمنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئايبىلىك خانىم قىزلار تەربىيەلەش مەركىزىدە ئوقۇۋاتقان ئۇيغۇر ئۆسمۈر قىزلار بىر يىلدىن بۇيان مىخ تاختا نەقىشلەش كەشتە توقۇش گىلەم توقۇش ياغاچتىن ھەر خىل مەدەنىيەت بۇيۇملىرى ياساش دېگەندەك ساھەلەردە دەرسكە قاتنىشىپ ھەر خىل قول ھۈنەرۋەنچىلىك نەمۇنىلىرىنى ئۆگەنگەندىن كېيىن ئۆز قوللىرى بىلەن ياسىغان مەدەنىيەت سەنئەت بۇيۇملىرىنى بۇ يەرمەنكىگە قويغانلىقىنى بىلدۈردى مۇنىرە خانىم مەزكۇر ئۇيغۇر مەدەنىيەت سەنئەت يەرمەنكىسىنى ئېچىشتىكى مەقسىتى توغرىسىدا توختىلىپ مۇنداق دېدى. بۇنىڭدىكى مەقسىتىمىز ھېچقاچان پۇل تېپىپ ھەمدە جىق بىر كىرىم قىلىش ئەمەس. ئاساسەن دېگۈدەك بۇلارنىڭ باھاسىنى ئەڭ تۆۋەن دەرىجىدە قىلدۇق. ئاساسەن ماتېرىيال باھاسى دېسەك بولىدۇ. ھازىر ماتېرىياللار قىممەت بولغانلىقى ئۈچۈن ھەم بۇنىڭدىكى مەقسىتىمىز پەقەتلا شۇ ماتېرىيالنى بىز تەمىنلەپ بېرىمىز. بالىلار بولۇپمۇ مانا شۇ بالاغەت دەۋرىدىكى بالىلار ئوقۇيدۇ بىزنىڭ قىزلار يۇرتىمىزدا. ھەمدە ئاشۇ بالىلىرىمىز بەكرەك بوش ۋاقتىدىن پايدىلىنىپ ئۆزىنىڭكى بوش ۋاقتىنىڭ قىممىتىنى چىقارسۇن. ۋە قىممىتىنى چىقىرىشتىن سىرت بىر ھۈنەرگە ئىگە بولسۇن. مەيلى ئىنسان ھاياتىدا ھەمدە بۇنىڭدىن كېيىن نەلەردە بولىدۇ، نېمە ھاياتتا ياشايدۇ بىلمەيمىز. ئەگەر بۇنىڭغا ئېھتىياج بولۇپ كىم بولىدۇ، مۇشۇنىڭ بىلەن بەلكىم ئۆزىنىڭ كەلگۈسىنى تاپالىشى مۇمكىن. ياكى بولمىسا ياخشى ئوقۇپ، ئۇنىۋېرسىتېتلاردا ئوقۇپ، ئۆزى بىر كەسىپ ئىگىسى بولغان چاغدا بۇنى بىر قىزىقىش ھالىتىدە قىلىپ، پسىخىكىسىنى تېخىمۇ ياخشى قىلالىشى مۇمكىن. قوشۇمچە قىلسا بولىدۇ. قىلسۇن دەپ ھەمدە مۇشۇ ھۈنەرلەرنى ئۆگىنىشكە. بەكرەك تەۋسىيە قىلدۇق. قىزلارمۇ بەك قىزىقتى. ئۆزىنىڭكى قىزىقىشىغا قارىتا ئۆزى ھەر خىل كۇرسلارغا كىردى. مىخ تاختا قول ھۈنەر سەنئىتى ئوقۇتقۇچىسى سەبىھە خانىم سۆزىدە بۇ ھۈنەر سەنئەتنى ھەم ئۇيغۇر ئۆسمۈرلىرىگە ئۆگىتىش، ھەم ئۇيغۇرلارنىڭ مەدەنىيەتلىك خەلق ئىكەنلىكىنى دۇنياغا تونۇشتۇرۇش ئۈچۈن بۇ ھۈنەر بىلەن مەشغۇل بولۇۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى. ئەمدى بىزنىڭ قولىمىزدىن نېمە كېلىدۇ، ئۆزىمىزنىڭ مەدەنىيىتىمىزنى تونۇشتۇرۇش بىر خىزمىتىمىز بار. ئەمدى ھازىر مۇشۇ ئۆسمۈر بالىلىرىمىزغا ھەم كەسىپ، ھەم بىر مەدەنىيىتىمىزنى تونۇشتۇرۇش، مۇشۇ ئارقىلىق ئۆزىمىزنىڭكى ئۇيغۇر دېگەن مەدەنىيەتلىك مىللەت، شۇنىڭ ئۈچۈن ئۆز مەدەنىيىتىمىزنى باشقىلارغا تونۇشتۇرۇش. ئامىنە ئىسىملىك ئۆسمۈر قىز زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، ئۆزىنىڭ مىخ تاختا سەنئىتى ۋە كەشتىچىلىكنى ئۆگەنگەنلىكىنى، ئاي يۇلتۇزلۇق كۆك بايراقنى مىخ تاختا بىلەن ياساپ بۇ يەرمەنكىگە قويغانلىقىنى بىلدۈردى. مېنىڭ ئىسمىم ئامىنە. ئاۋۋال ھېلىقى بىر تال قەغەزنىڭ ئۈستىدە مۇنداق شەكىللىرى بولىدۇ. شەكىللىرى بىلەن مۇشۇ مىخلارنى نېمە بىلەن چاقىمىز. چاققاندىن كېيىن مايماق بولۇپ قالغانلىرىنى تۈزىدىغان بىر نەرسە بار. ئاشۇ بىلەن تۈزەپ بولغاندىن كېيىن مۇنداق ئاق بىر كارتون بولىدۇ. ئاشۇنى مۇنداق تىققاندىن كېيىن ئۈستىدىن نېمە بىلەن ئۆتىمىز يىپ بىلەن. ئاندىن كېيىن. يىپ بىلەن ئۈستىدىن ئۆتۈپ پۈتىدۇ. يەنى مەن بەك تەس قىلغان، ئاندىن كېيىن خېلى ئىش ئۆگەنگەندىن كېيىن ئاسان تۇيۇلغان. بىزنىڭ بايرىقىمىز شەرقىي تۈركىستان. شەرقىي تۈركىستاننىڭ. مەن مۇنى بەك تەس قىلغانتىم، مۇشۇنى قىلىپ بولغاندىن كېيىن مەن توقۇمىچىلىققا ھەم ئۆتكەن. سومكا، بوغقۇچ، ھېلىقى چاچنى ئۈستىدىن قىلىدىغان ھېلىقى نەرسىلەرنى ئۆگەنگەن. بۇ يەرمەنكىنى زىيارەت قىلىۋاتقان مەريەم ھاجىم زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، ئۆزىنىڭ تۈركىيەدە ئوتتۇز يىلدىن بۇيان تۇرۇۋاتقانلىقىنى ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرىنىڭ پائالىيەتلىرىنى يېقىندىن قوللاپ كېلىۋاتقانلىقىنى بۇ يەرمەنكىدە قويۇلغان ئۇيغۇر قىزلىرىنىڭ چېۋەر قوللىرى بىلەن ياسىغان سەنئەت بۇيۇملىرىنى كۆرۈپ ھەيران قالغانلىقىنى بىلدۈردى مەن مەريەم ھاجى زەيتۇنبۇرنۇدا ئولتۇرىمەن بىزگە مانا تۈركىيەگە كەلگىلىمۇ ئوتتۇز نەچچە يىل بولۇپ قالدى يىگىرمە نەچچە يىل بوپتۇ شۇ ھازىرغا قەدەر بىزنىڭكى ئۇيغۇر تەشكىلات پائالىيەتلىرىگە

ئۇيغۇر ئۆسمۈر قىزنىڭ تەربىيەلىنىۋاتقانلىقىنى، بۇ زور ئەھمىيەتكە ئىگە دەپ قارايدىغانلىقىنى تەكىتلىدى. ھازىرغىچە تەربىيەلىنىپ قاتنىشىۋاتقان بالىلار ئاساسەن ئاتمىشقا يېقىن بالا تەربىيەلەشكە قاتنىشىۋاتىدۇ. بالىلارنىڭكى مۇشۇ كەلگۈسىلىك ئۆزىنىڭ ھاياتىدىن ئۈمىدسىزلەنمەسلىك ئۈچۈن ئۇلارغا بىر كەسىپدار قىلىپ چىقىش، ئۆزىنىڭكى ھاياتىنى قامداش ھەم كەلگۈسىدە ئۆزى باشقىلارغا موھتاج بولماسلىق ئۈچۈن ئۆزى بىر كەسىپدار، بىر قولىدىن ئىش كېلىدىغان ئادەم قىلىپ چىقىش ئۈچۈن بىز مۇشۇ نۇرغۇنلىغان كەسىپلەرنى يولغا قويدۇق ھازىر داۋام قىلىۋاتقان مىخ تاختا بار مىخ تاختىلارنىڭكى بۇلاردا مىنە بايراق ياسىدۇق ئاللا تائالانىڭ توقسان توققۇز ئىسمىنى چوقۇپ چىقىۋاتىمىز تېخى ئۇرۇپ چىقىۋاتىمىز ئايبىلىك خانىم قىزلار تەربىيەلەش مەركىزىنىڭ يېتەكچىسى مۇنىرە خانىمنىڭ بىلدۈرۈشىچە ئايبىلىك خانىم قىزلار تەربىيەلەش مەركىزى ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى زەيتۇنبۇرنۇدا قۇرۇلغان مەركەز ئەسلىدە باشلانغۇچ ۋە ئوتتۇرا مەكتەپ ئۆسمۈر قىزلىرىغا دەرستىن سىرتقى ۋاقىتلاردا دەرسلىرىنى تەكرار قىلىپ بېرىش ۋە قوشۇمچە دەرس ئۆگىتىش مەقسىتىدە قۇرۇلغان ئىكەن. بۇ مەركەز ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى سېلىمپاشا رايونىغا كۆچۈپ كەتكەن بولۇپ، بۇ جايدا ئۇيغۇر قىز ئۆسمۈرلىرىگە مەكتەپ دەرسلىرىنى تەكرارلاپ بېرىشتىن سىرت يەنە ئۇيغۇر مەدەنىيەت ۋە قول ھۈنەرۋەنچىلىك سەنئەتلىرىنى ئۆگىتىش يولغا قويۇلغان.

You've been listening to Radio Free Asia.